رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى.
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشىنىڭ ئۈچ يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بايانات ئېلان قىلىپ، بايدېن مەمۇرىيىتى ۋە ئۇنىڭ ئوخشاش پىكىردىكى خەلقئارا شېرىكلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مىللەتلەرگە قاراتقان يىرگىنىشلىك ۋەھشىيلىكىنى جاۋابكارلىققا تارتىش تىرىشچانلىقىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇشقا چاقىرغان.

ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى ئون توققۇزىنچى يانۋار ئېلان قىلغان باياناتىدا بۇ كومىتېتنىڭ كومىسسارى نۇرى تۈركەلنىڭ سۆزى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ ئامېرىكا ھۆكۈمەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغانلىقىنى قارشى ئالغانلىقى ئەمما خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىش تىرىشچانلىقىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇش كېرەكلىكى بىلدۈرۈلگەن نۇرى تۈركەل مۇنداق دېگەن: بىز سابىق ترامپ مەمۇرىيىتى ۋە ھازىرقى بايدېن مەمۇرىيىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى قەبىھلىكىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلىشىنى قارشى ئالىمىز شۇنىڭدەك بىز دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى پارتىيەلەر ھالقىغان مۇتلەق كۆپ ئاۋازدا قوللاپ كەلگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتىمىز بىراق بىز ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئېتىراپ قىلىنىشىنىڭ ئۈچ يىللىقىنى خاتىرىلەۋاتقان بىر پەيتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇشى ئىزچىل داۋام قىلماقتا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە ئۇنىڭ ئوخشاش پىكىردىكى خەلقئارا شېرىكلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى ئېتنىك ۋە دىنىي ئاز سانلىقلارغا قاراتقان يىرگىنىشلىك قەبىھلىكىنى جاۋابكارلىققا تارتىش تىرىشچانلىقىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇشى شەرت بۇنىڭ ئالدىدا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى سىياسىي تەۋسىيە دوكلاتى ئېلان قىلىپ بايدېن ھۆكۈمىتى ۋە دۆلەت مەجلىسىگە خىتاينىڭ تېخنىكا ئىستىبداتلىقى چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشى ۋە ئامېرىكىدىكى يامان غەرەزلىك سىياسىي پائالىيەتلىرىنى چەكلەش تەۋسىيەسىدە بولغان ئامېرىكىدىكى بىر ئاخبارات ئەركىنلىك تەشكىلاتىنىڭ ئون سەككىزىنچى يانۋار پەيشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان دوكلاتىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتايدا تۈرمىگە قامالغان ژۇرنالىستلارنىڭ ئەللىك پىرسەنتىنى دېگۈدەك ئۇيغۇرلار تەشكىل قىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. بۇ خىتاي ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ بىر پىرسەنتىنىمۇ تەشكىل قىلمايدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي تۈرمىسىدىكى ژۇرنالىستلارنىڭ يېرىمىنى دېگۈدەك تەشكىل قىلىشى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدا باشلىغان چوڭ باستۇرۇشىنىڭ كۆلىمى ۋە ئۇيغۇرلاردىكى ئاخبارات ئەركىنلىكىنىڭ ئەھۋالىغا قارىتا تېخىمۇ قاتتىق ئەندىشە پەيدا قىلماقتا. مەركىزى ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىدىكى ژۇرنالىستلارنى قوغداش كومىتېتىنىڭ ئون سەككىزىنچى يانۋار ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىگىچە خىتاي دۇنيادا ئاخبارات خىزمىتى سەۋەبىدىن تۈرمىگە قامالغان ژۇرنالىستلار ئەڭ كۆپ دۆلەت بولغان. ژۇرنالىستلارنى قوغداش كومىتېتى توپلىغان سانلىق مەلۇماتتا، خىتايدىكى ئاخبارات خىزمىتى سەۋەبىدىن تۈرمىگە قامالغان قىرىق تۆت نەپەر ژۇرنالىستنىڭ تىزىملىكى بېرىلگەن. سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، تىزىملىكتىكى بۇ قىرىق تۆت كىشىنىڭ ئون توققۇز نەپىرىنى ئۇيغۇر ژۇرنالىستلار تەشكىل قىلىدىكەن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا تۈرمە، لاگېرلارغا قامالغان ياكى ئىز دېرەكسىز غايىپ بولغان ئۇيغۇر ژۇرنالىستلارنىڭ ئەمەلىي سانى بۇنىڭدىن كۆپ بولۇشى مۇمكىن دەپ قارالسىمۇ، ئەمما ئاشكارا مەنبەلەردىن ئېرىشكەن بۇ سانلىق مەلۇماتنى نىسبەتلەشتۈرگەندە، بۇ يەنىلا ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاخبارات ئەركىنلىكى ۋە ئۇيغۇر ژۇرنالىستلىرى دۇچ كەلگەن رېئاللىقنى ئەكس ئەتتۈرمەكتە. ژۇرنالىستلارنى قوغداش كومىتېتىنىڭ دوكلاتىدا تەكىتلىنىشىچە، خىتاي مەھبۇسلارنىڭ قاماق جازاسى توشقاندىن كېيىنمۇ ئۇلارنى سىياسىي قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرىغا ئەۋەتمەكتە ياكى داۋاملىق تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرماقتا ئىكەن. دوكلاتتا ئۇيغۇربىز تورىنىڭ قۇرغۇچىسى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان ئاتاقلىق ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختى ئۈچۈن ئىشلىگەن بىر گۇرۇپپا ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەقدىرىنىڭ قانداق بولغانلىقىنىڭ ھازىرغىچە مەلۇم ئەمەسلىكى ئالاھىدە تىلغا ئېلىنغان.
ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى تارماق كومىتېتىنىڭ ئون يەتتىنچى يانۋار چاقىرىلغان گۇۋاھلىق يىغىنىدا بايدېن مەمۇرىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا قاتنىشىشى سەۋەبىدىن جازا يۈرگۈزۈلگەن خىتاي ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنىڭ ئېمبارگو تىزىملىكىدىن چىقىرىۋېتىلگەنلىكى تەنقىد قىلىنغان خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتى ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىگە ئىشتىراك قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ ئېمبارگو قارا تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن لېكىن پرېزىدېنت بايدېن ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئايدا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن سان فرانسىسكودا ئۇچراشقاندا شى جىنپىڭنىڭ فېنتانىلغا قارشى ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشىدىن كېيىن سودا مىنىستىرلىقى خىتاي ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى ئېمبارگو تىزىملىكىدىن چىقارغان

لېكىن يىغىندا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئەمەلدارى ئېللىيوت كاڭ ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ چوقۇم تاكتىكىلىق قارار چىقىرىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ بۇلار بەلكىم بىز قىلىشقا تېگىشلىك بولغان بىر سودا بۇ نۇقتىدىن مەن ترامپ ھۆكۈمىتى بىلەن ھازىرقى بۇ ھۆكۈمەت ئوتتۇرىسىدا پۈتۈنلەي بىردەكلىك بارلىقىنى كۆرۈۋاتىمەن دېگەن خىتاي كومپارتىيەسى خىتايدىكى ئالىي مەكتەپلەرگە قارىتا باشقۇرۇش قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىپ، ئالىي مەكتەپلەرنى كومپارتىيەنىڭ بىۋاسىتە كونتروللۇقىغا ئالغان. مەلۇم بولۇشىچە، بۇرۇن ئايرىم ئايرىم بولغان مەكتەپ مۇدىرى ئىشخانىسى بىلەن پارتىيە كومىتېتى ئىشخانىسى بىرلەشتۈرۈلۈپ، ئالىي مەكتەپلەردە بىرلىككە كەلگەن رەھبەرلىك تەشكىل قىلىنماقتا ئىكەن. رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتە ئېرىشكەن خەۋەرلىرىدە، بۇ ئارقىلىق خىتايدىكى ئالىي مەكتەپلەرنى باشقۇرۇشتا مۇدىر ئىشخانىسىنىڭ ئەمەس، پارتىيە كومىتېتلىرىنىڭ بىۋاسىتە رول ئوينايدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، ئانالىزچىلار خىتايدىكى ئالىي مەكتەپ ۋە ئىلمىي تەتقىقات ئورۇنلىرىدا پارتىيە كومىتېتى ئەسلىدىنلا مەۋجۇت بولسىمۇ، مۇدىرىيەت بىلەن پارتىيە كومىتېتىنى بىرلەشتۈرۈشنىڭ خىتايدا ئىلگىرى ھېچقاچان بولۇپ باقمىغان ھادىسە ئىكەنلىكىنى، ھەتتا مەدەنىيەت ئىنقىلابىدەك سىياسىي داۋالغۇش يىللىرىدىمۇ بولۇپ باقمىغانلىقىنى قەيت قىلىشماقتا ئىكەن. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتى پارتكومى، ئون تۆتىنچى يانۋار كۈنى ئۇقتۇرۇش چۈشۈرۈپ، مەكتەپ مۇدىرى ئىشخانىسى بىلەن بىرلەشكەن يېڭى پارتىيە كومىتېتى ئىشخانىسى تەشكىل قىلىنغانلىقى ۋە مەكتەپنى بۇ ئىشخانا باشقۇرىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. نۆۋەتتە، خىتاي ئالىي مەكتەپلىرىدىكى بۇ خىل يېڭى باشقۇرۇش شەكلىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئەمەلىيلەشكەن ياكى ئەمەلىيلەشمىگەنلىكى ئېنىق بولمىسىمۇ، لېكىن مەمۇرىي باشقۇرۇشتا پارتىيە كومىتېتلىرى ئەزەلدىن ئىنتايىن كۈچلۈك بولغان ئۇيغۇر رايونىدا بۇ خىل باشقۇرۇش شەكلىنىڭ پات يېقىندا دەرھال ئەمەلىيلىشىشىنى پەرەز قىلىش تەس ئەمەس دەپ قارالماقتا. خەۋەردە بىلدۈرۈلۈشىچە، ئالىي مەكتەپ باشقۇرۇش قۇرۇلمىسىدىكى بۇ ئۆزگىرىش چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتى بىلەن چەكلەنمەيدىكەن، بۇ خىل يېڭى باشقۇرۇش قۇرۇلمىسىنىڭ خىتايدىكى باشقا ئالىي مەكتەپلەردىمۇ يولغا قويۇلغانلىقى، جۈملىدىن خىتاينىڭ شاڭخەي جياۋتۇڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، غەربىي جەنۇب جياۋتۇڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، سىچۈەن ئۇنىۋېرسىتېتى، بېيجىڭ ئاۋىئاتسىيە ئۇنىۋېرسىتېتى، نەنجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق ئالىي مەكتەپلەرنىڭمۇ بۇ خىل باشقۇرۇش شەكلىگە ئۆتكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا.
خەلقئارادا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يولغا قويۇلۇۋاتقان دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىلىرىغا خاتىمە بېرىش چۇقانلىرى تېخىمۇ كۈچىيىۋاتقان بىر پەيتتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دائىرىلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدا ئاز كەم ئىككى مىليون بەش يۈز مىڭ ئادەم قېتىم كەسپىي ماھارەت تەربىيەسى ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئون توققۇزىنچى يانۋار ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاز كەم ئىككى مىليون بەش يۈز مىڭ ئادەم قېتىم كەسپىي ماھارەت تەربىيەسى ئېلىپ بېرىشتا سالماقنى كۈچەيتىپ، ھەر قايسى جايلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىياتى كارخانا ۋە شەخسلەرنىڭ ئېھتىياجىنى يېتەكچى قىلىپ، ئاتالمىش يېزا ئەمگەك كۈچلىرىگە، ئىشسىزلار ۋە ئىشقا ئورۇنلىشىشى قىيىن بولغان نۇقتىلىق ئاممىۋى توپلارغا قارىتا نىشانلىق تەربىيە ئېلىپ بارغان. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئۆتكەن بىر يىلدا ئىككى مىليون تۆت يۈز توقسان توققۇز مىڭ ئادەم قېتىم كەسپىي ماھارەت تەربىيەسى ئېلىپ بېرىلىپ يىللىق پىلاننىڭ بىر يۈز ئاتمىش ئالتە پۈتۈن ئوندا ئالتە پىرسەنت ئاشۇرۇپ ئورۇندالغانلىقى قەيت قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن بۇ خىل مۈجمەل سانلىق مەلۇماتنىڭ كونكرېت قانچە ئادەمگە توغرا كېلىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ رايوندىكى قايسى مىللەتلەرنى نۇقتىلىق تەربىيەلەش ئوبيېكتى قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ دوكلاتلىرىدا قەيت قىلىنىشىچە خىتاي دائىرىلىرى يېقىنقى ئىككى ئۈچ يىلدىن بېرى بولۇپمۇ ماشىڭرۇي ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارلىقىغا يۆتكەپ كېلىنگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدىن بېرى رايوندا ئىشقا ئورۇنلىشىشنى نازارەت قىلىش سىستېمىسى قۇرۇپ لاگېرلاردىكى ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنى خىتاي كارخانىلىرىغا يۆتكىگەندىن سىرت، لاگېر سىرتىدىكى ئۇيغۇرلارنىمۇ يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا كارخانىلارغا ئورۇنلاشتۇرۇشنى كۈچەيتكەن. بۇ دوكلاتلاردا يېقىنقى ئىككى يىلدىن بېرى رايوندا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ تېخىمۇ كېڭەيگەنلىكى، ئىشقا ئورۇنلىشىشنى تەقىبلەش سىستېمىسى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلىشنىڭ بىر خىل ۋاسىتىسىغا ئايلانغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئارقا ئارقىدىن يېڭىچە شاگىرت تەربىيەلەش كەسپىي ماھارەت مەكتەپلىرىنىڭ باھالاش ۋە باشقۇرۇش نىزاملىرىنى ماقۇللاپ كەسپىي ماھارەت تەربىيەسىنى قانۇنلاشتۇرغان ئىدى

بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.

خىتايدا تۇتقۇن قىلىنغان مۇخبىرلارنىڭ سانى ئۆتكەن بىر يىل ئىچىدە دۇنيا بويىچە تۇتقۇن قىلىنغان ژۇرنالىستلار ئومۇمىي سانىنىڭ قىرىق تۆت پۈتۈن ئون توققۇز پىرسەنتىنى ئىگىلەپ، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرغان. دوكلات يەنە خىتايدا ئەيىبلىنىپ تۇتۇلغان ژۇرنالىستلارنىڭ كۆپىنچىسىنى ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇخبىرلار ئىگىلىگەن بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتايدا تۈرمىگە تاشلانغان قىرىق تۆت مۇخبىرنىڭ ئون توققۇزىنىڭ ئۇيغۇر مۇخبىر ئىكەنلىكى ئاشكارىلانغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ مەزكۇر دوكلات ھەققىدىكى تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىگىچە ئىستاتىستىكا قىلىنغان ئامېرىكا، ژۇرنالىستلارنى قوغداش كومىتېتىنىڭ تەكشۈرۈش دوكلاتىدىن ئىگىلىنىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى دۇنيا بويىچە جەمئىي ئۈچ يۈز يىگىرمە ژۇرنالىست شەخسىي ئەركىنلىكىدىن ئايرىلغان. دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە، بۇ سان ژۇرنالىستلارنى قوغداش كومىتېتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلدىن بۇيان ھەر يىلى ئېلان قىلىپ كەلگەن سانلىق مەلۇماتلىرى ئىچىدە ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان زور ساننى تەشكىل قىلغان. شۇنداقلا كىشىنى ئەندىشىگە سالىدىغان بىر رېئاللىقنى كۆرسىتىپ بەرگەن. مەزكۇر دوكلاتتا بۇ خىل ھادىسىنىڭ كۆپىيىشىنىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئاخبارات ۋە تاراتقۇلارنىڭ مۇستەقىل ئىرادىسىنى بوغۇشىنى، ھەتتا بەزى ھۆكۈمەتلەرنىڭ تېخىمۇ چېكىدىن ئاشقان تەدبىرلەرنى قوللىنىپ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلارنى يولغا قويۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقى تەكىتلەنگەن. مەزكۇر سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، شەخسىي ئەركىنلىكىدىن ئايرىلىپ تۈرمىگە سولانغان ژۇرنالىستلارنىڭ سانى جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، خىتاي بىرىنچى ئورۇننى، بىرما، بېلورۇسىيە، رۇسىيە، ۋيېتنام ۋە ئىسرائىلىيە قاتارلىق دۆلەتلەر ئالدىنقى ئالتە ئورۇننى ئىگىلىگەن. ئامېرىكا ژۇرنالىستلارنى قوغداش كومىتېتى ئاسىيا ئىشلىرى بويىچە پروگرامما ماسلاشتۇرغۇچى بېھ لېي خانىم رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ ھەقتىكى پىكرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى ئۇ مۇنداق دېدى.
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتايدا تۈرمىلەرگە مەھكۇم بولغان ژۇرنالىستلارنىڭ يېرىمى دېگۈدەك ئۇيغۇر مۇخبىرلاردۇر ئۇلار بۆلگۈنچىلىككە قۇتراتقۇلۇق قىلىش ياكى ئىككى يۈزلىمىچىلىك دېگەندەك مۈجمەل جىنايەتلەر بىلەن تۇتقۇن قىلىنغان خىتاي دائىرىلىرى ئادەتتە بۇ خىل چارىنى ھۆكۈمەتنى ئېغىزدا قوللىغان، ئەمما يوشۇرۇن قارشى تۇرغان دەپ قارىغان كىشىلەرنى جازالاشتا قوللىنىدۇ. بېيجىڭ دائىرىلىرى شىنجاڭدا مەۋجۇت بولۇۋاتقان كەڭ كۆلەملىك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى رەت قىلىۋاتقان بىر شارائىتتا، ئۇلارنىڭ ئاخباراتقا قاراتقان بۇ خىل رەھىمسىزلەرچە باستۇرۇشلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئاۋازىنى ۋە مۇستەقىل ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنى جىمىقتۇرۇش ئۇرۇنۇشىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. خىتاينىڭ ژۇرنالىستلارغا پەقەت ئۇلار يازغان خەۋەرلىرى ئۈچۈنلا بەرگەن ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىق جازالىرى تولىمۇ قەبىھ ۋە رەھىمسىز. مەسىلەن، ئۇيغۇر بىزنىڭ قۇرغۇچىسى ئىلھام توختى بۆلگۈنچىلىك جىنايىتى بىلەن مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى. ئۇ ئون يىلدىن بۇيان تۈرمىدە ياتماقتا. بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر مۇخبىرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۈرمىدىكى بارلىق ژۇرنالىستلارنى قويۇپ بېرىشكە، جۈملىدىن

مەزكۇر دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە، خىتاي تۇتقۇن قىلغان مۇخبىرلار سانى ئۆتكەن بىر يىل ئىچىدە دۇنيا بويىچە تۇتقۇن قىلىنغان ژۇرنالىستلار ئومۇمى سانىنىڭ قىرىق تۆت پۈتۈن يۈزدە ئون توققۇز پىرسەنتىنى ئىگىلەپ، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرغان. دوكلاتتا يەنە خىتاي ئەيىبلىنىپ تۇتۇلغان ژۇرنالىستلارنىڭ كۆپىنچىسىنى ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇخبىرلار ئىگىلىگەن بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتايدا تۈرمىگە تاشلانغان قىرىق تۆت مۇخبىرنىڭ ئون توققۇزىنىڭ ئۇيغۇر مۇخبىر ئىكەنلىكى ئاشكارىلانغان. ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم بۇ دوكلات ھەققىدە ئىنكاس قايتۇردى. ئۇ بۇ دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ئىسپاتلايدىغان مۇھىم بىر پاكىت بولالايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
مۇنداقچە ئېيتقان ۋاقىتتا ژورنالىستلار ئاخباراتچىلارنى باستۇرۇش دېگەن گەپ بىر مىللەتنىڭ ئاۋازىنى بوغۇش دېگەن گەپ. بىر مىللەتنى مۇنداقچە ئايتقاندا ئۈن تىنسىز يوقىتىشنىڭكى ئالدىنقى شەرتىنى ھازىرلاش دېگەن گەپ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ دوكلاتتا دېيىلگەن نەرسە مۇنداقچە ئېيتقان ۋاقىتتا دۇنياغا بىر ئوچۇق ئاشكارا بىر ئاگاھلاندۇرۇش بولۇشى كېرەك. چۈنكى دۇنيادا ھازىر مەسىلەن دېموكراتىك يا ئەركىن دەۋلەت بولۇشنىڭمۇ ئالدىنقى پرىنسىپلىرىنىڭ بىرى ئەركىن پىكىر يۈرگۈزۈش. ئەركىن پىكىر يۈرگۈزۈش دېگەن ژورنالىستلارنىڭ جېنى ئۇ ئاخباراتچىلارنىڭ. ئاخباراتچىلار ئەركىن پىكىر يۈرگۈزەلمىسە، ئۆزىنىڭ خالىغىنىنى دېيەلمىسە، خالىغىنىنى يازالمىسا، بۇ دېمەك بىر مىللەتنىڭ ئاۋازىنى قىسقانلىق ياكى بىر مىللەتنى دۇنيادا ئەركىنلىك، پىكىر ئەركىنلىك دېگەن نەرسىنىڭ يوقالغانلىقىنىڭ ئىپادىسى. دېمەككى، بۇ يەردىكى مەسىلە بۇ خىتايدىكى سولانغان ياكى باستۇرۇلغان ژورنالىستلارنىڭ ئەللىك پىرسەنتتىن كۆپىنى ئۇيغۇرلارنىڭ، يەنى ئۇيغۇر ئاخباراتچىلارنىڭ تەشكىل قىلىشى، دېمەككى بۇ دۇنياغا ئوچۇق بېرىلگەن بىر پاكىت ئوچۇق مۇنداقچە ئېيتقاندا بىر ئوچۇق سىگنال بىز ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازىنى بوغىمىز بىز قاندا دېسەك شۇنداق قىلىدىغان بۇ مىللەتنى شۇ بىز بىر قۇلغا ئايلاندۇرىمىز بۇلارنىڭ ئاۋازى بومايدۇ بۇلارنىڭ سۆز ھەققى بومايدۇ بۇلارنىڭ سۆزىمۇ بىز ئىگىسىمۇ بىز بۇلارنىڭ باشقۇرغۇچىسىمۇ بىز مۇنداقچە ئېيتقاندا بۇلار بىزنىڭ قولىمىزدىكى بىر مەھكۇمغا ئايلانغان بىر مىللەت دېگەندەك بىر سىگنالنى بېرىدۇ شۇنداق بوغانلىقى ئۈچۈن بۇ دوكلاتنىڭ چىقىشى ناھايىتى مۇھىم ھەم بىزنىڭ ئۇيغۇر ئاخباراتچىلىرىمىزنىڭ بۇ ساھەدە ئۆزىنىڭ ئورنىنىڭ قانچىلىكلىكىنى بىلىشىدىمۇ ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. زۇبەيرە شەمسىدىن خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاينىڭ ئۇيغۇر مۇخبىر ۋە ژۇرنالىستلارنى نۇقتىلىق تۇتقۇن قىلىشى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى، بولۇپمۇ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ئىكەن. بۇنىڭدىن بۇرۇن بىر يىل، ئىككى يىل بۇرۇنلا ئېلان قىلىنغان ئاشۇ دوكلاتلارنىڭ ھەممىسىدە خىتاي دۇنيا بويىچە مۇشۇ ئاخباراتچىلارنى سولاشتا، ئۇلارنى تۈرمىلەرگە سولاش، قىيىن قىستاققا ئېلىش بولسۇن، مەيلى ئۇلارنى يوقىتىۋېتىش بولسۇن، ئۇلارنى باستۇرۇشتا دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىگە نىسبەتەن ئېيتقان ۋاقىتتا ئۇيغۇر، ئالدىنقى سەپتىكى ئاشۇنداق مۇھىم ئىنسانلىرىنىڭ ھەممىسى باستۇرۇشنىڭ ئالدىنقى شەرتى. چۈنكى، بۇنى ئەلۋەتتە ھەرقانداق ئادەم بىلىدۇ، بۇ تەرىقىدىكى بۇ ئالدىنقى سەپتىكى ئىنسانلار ھەممىسى يوقالغاندا بىر مىللەتنىڭ بېشى يوقايدۇ دېگەن گەپ. بۇ بىر مىللەتنى قانداق تەرىقىدە كونترول قىلىش، قۇل قىلىش، يوقىتىش دېگەن بۇلارغا ئاسان توختايدۇ. دېمەك، خىتاي ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ھېچقانداق بىر نەرسىنىڭ دۇنياغا بىلىنىشىگە، دۇنيانىڭ تونۇلۇشىغا خالىمايدۇ دېگەن گەپ. چۈنكى ئۇيغۇر ژۇرنالىستلار ئەلۋەتتە ئۇيغۇرنىڭ مەسىلىسىنى سۆزلەيدۇ. ئەلۋەتتە ئۇيغۇرنىڭ ئاۋازىنى دۇنياغا ئاڭلىتىدۇ. دېمەككى، ئۇيغۇر ژورنالىستلارنىڭ ئاغزىنى بوغۇش، ئاۋازىنى بوغۇش دېگەنلىك مۇنداق ئېيتقاندا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى يېپىپ جىمىقتۇرۇۋېتىش، دۇنياغا تونۇتماسلىق دېگەن گەپ. ئامېرىكا ژورنالىستلارنى قوغداش كومىتېتىنىڭ بۇ قېتىملىق تەكشۈرۈش دوكلاتىدا كۆرسىتىلگەن تۇتقۇن قىلىنغان ژورنالىستلارنىڭ ئىككى يۈز توققۇز نەپىرى يەنى ئاتمىش بەش پىرسەنتىدىن كۆپرەكى دۆلەت ھاكىمىيىتىگە قارىتىلغان جىنايەتلەر بىلەن ئەيىبلەنگەن ئىكەن، يەنى ئۇلارنىڭ بىر قىسمى ساختا خەۋەر تارقاتقانلىقى ياكى تېررورلۇق ھەرىكەتلىرى بىلەن چېتىلغانلىقى سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىنغان. بۇنىڭ ئىچىدىكى ئاتمىش ئالتە دېلو تېخى ئېسىقلىق بولۇپ، ئەيىبلەنگۈچىلەرگە ئۆزلىرىنىڭ قانداق جىنايەت بىلەن تۇتۇلغانلىقى ئۇقتۇرۇلمىغان. بۇندىن باشقا يەنە بۇ ژۇرنالىستلارنىڭ ئادۋوكاتلىرىنىڭ دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك ھۇجۇملارنىڭ قۇربانى بولۇۋاتقانلىقىمۇ ئەسكەرتىلگەن. ئامېرىكا ژۇرنالىستلارنى قوغداش كومىتېتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى تەكشۈرۈش دوكلاتىغا كىرگۈزۈلگەن ئۈچ يۈز يىگىرمە نەپەر مۇخبىرنىڭ ئىچىدە كەم دېگەندە توقسان تۆت نەپىرى، يەنى ئوتتۇز پىرسەنتكە يېقىن كىشىنىڭ سالامەتلىكىدە مەسىلە بار ئىكەن. تۈرمىدىكى مۇخبىرلارنىڭ كۆپىنچىسى دورا ئالالمىغان ياكى ۋاقتىدا داۋالىنىشقا ئامالسىز قالغان ئىكەن. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، تۈرمىدىكى نۇرغۇن ژۇرنالىستلارنىڭ داۋالىنىش تەلىپى تۈرمە دائىرىلىرى تەرىپىدىن رەت قىلىنغان. ئۇلار ھەتتا دورا ئېلىش، ئىسسىق سۇدا يۇيۇنۇش ۋە توك ئىشلىتىش قاتارلىق ئەڭ ئەقەللىي ياشاش ئىمكانىيەتلىرىدىنمۇ مەھرۇم قالدۇرۇلغان. دوكلاتتا دېيىلىشىچە، نۇرغۇن مۇخبىرلار تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىنمۇ ئۇلارنىڭ ئەركىنلىكى چەكلىمىگە ئۇچرىغان. دوكلاتتا بۇ مەسىلە دۇنيادىكى مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەرنىڭ مۇخبىرلارنىڭ ئاۋازىنى داۋاملىق ئۆچۈرۈش قىلمىشىغا يول ئاچىدۇ دەپ تەنقىدلەنگەن. پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزالىرى ئون يەتتىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېنغا خەت ئەۋەتىپ، ئۇنى بې دې تېدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا چاقىردى. ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە سىياسىي پائالىيەتچىلەر بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ، ئامېرىكىنىڭ تۆت يىلدا بىر قېتىم كېلىدىغان بۇ قەرەللىك باھالاش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇشىنى تەلەپ قىلدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزالىرىدىن ماركو رۇبىيو، تىم كېين، جېف مېركلېي ۋە مارشا بلەكبېرن قاتارلىقلار ئون يەتتىنچى يانۋار كۈنى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ھەققىدە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېنغا خەت ئەۋەتكەنىدى

ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىشى تەلەپ قىلىنغان خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن يىگىرمە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ سىڭلىسى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى تەۋرەنمەس ئىرادىسىدىن سۆيۈنگەنلىكىنى بىلدۈردى ماركو روبيو قاتارلىقلارنىڭكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېنگە يازغان بۇ خېتىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا سادىر قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ئېنىق شەرھلەپ ئۆتكەن خېتىدە ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدە ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە چاقىرىلىدىغان خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى قەرەللىك كۆزدىن كەچۈرۈش مۇشۇ يىغىننىڭكى بىر پۇرسەت ئىكەنلىكىنى بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ھەدەم گۈلشەن ئابباس

ھەم ئامېرىكانىڭ رەھبەرلىرى مۇشۇنداق بىر قەتئىي ئىرادە بىلەن خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايەتلىرىنى ۋە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭكى ھەل بولۇشىنىڭ بەك ئۇزۇنغا سۆرىلىپ كەتمەيدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ خېتىدە يەنە ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى باشقا مۇسۇلمان خەلقلەرگە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەم ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقى ئەسكەرتىلگەن ئۇنىڭدا يەنە بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ ھېلىھەم لاگېرلاردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقى دىنىي ئېتىقادىنىڭ دەپسەندە قىلىنىۋاتقانلىقى ۋە رايوندىكى مەدەنىيەت ئىزنالىرىنىڭ يوقىتىلىش خەۋپىگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلقئارا ئالاقە بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى زۇمرەتئاي ئەركىن خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارالىق يىغىنلاردا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كۆتۈرۈپ چىقىۋاتقان ئەڭ كۈچلۈك دۆلەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ئالدىمىزدىكى ھەپتە جەنۋەدە ئۆتكۈزۈلىدىغان ب د ت نىڭ يەر شارى خاراكتېرلىك قەرەللىك تەكشۈرۈش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ قىرىق بەشىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دوكلاتىنى كۆزدىن كەچۈرۈپ چىقىدىغانلىقى توغرىسىدا سېناتور ماركو رۇبىئو تىم كېين جېف ماركلېي ۋە مارشا بىلەكبېرنلەرنىڭ بىلىنكېنگە ئەۋەتكەن خېتىدە مۇشۇ بىر نەچچە نەرسىلەرگە دىققەت قىلسۇن دەپ ئەۋەتىلگەن خەت گەپ. ئەمدى بۇ خەتنىڭ ئىچىدە مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسى كەلگەن چاغدا ئۇيغۇر مەسىلىسى چىڭ تۇرۇپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئامېرىكا دۆلىتىنىڭ يۇقىرى ئاۋازدا چىڭ ئاۋازدا تۇرۇپ قاتتىق تەنقىدلىشىنى تەلەپ قىلغان. مەنچە بۇ ئىنتايىن ياخشى بىر پۇرسەت. لېكىن ئەلۋەتتە ب د ت دا ئامېرىكا دۆلىتى باشقا مۇشۇ ب د ت دىكى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئاكتىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كەلگەن چاغدا ئەڭ ئاكتىپ. دۆلەت دەپ ئويلايمەن. تۈنۈگۈن ئامېرىكا ۋە بىر قانچە دۆلەتلەرنىڭمۇ شۇ يىغىندىن بۇرۇن ئالدى بۇرۇن ئەۋەتكەن سوئاللىرىنىڭ ئىچىدىن قارىساق، ئامېرىكا يەنىلا باشقا دۆلەتلەرگە قارىغان چاغدا ئەڭ جىق سوئاللارنى ئەۋەتكەن بولدى ۋە مۇشۇ سوئاللارنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرلار توغرىلىق ئەڭ جىق سوئاللارنى ئوتتۇرىغا قويغان بولدى بۇنىڭ ئىچىدە ئەلۋەتتە يەنە ئۇيغۇر ئىرقىن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تونۇپ تۇرۇپ يازغانلىقى ئىسپات بولدى ۋە ئۇنىڭدىن سىرت يەنە ئۇيغۇر زىيالىيلارنىڭ ۋە بىزنىڭ ئۇيغۇر دىئاسپورادىكى پائالىيەتچىلىرىمىزنىڭ ئائىلىلىرىدىكى ئىنىلىرى ھەدىلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى ئاتاپ تۇرۇپ ئەۋەتكەن سوئاللار بولدى بۇنىڭ ئىچىدە ئىلھام توختى بار راھىلە داۋۇت خۇشتار ئەيسا گۈلشەن ئابباس ۋە ئەكبەر ئەسەتلەر ئىچىدە كىرگۈزۈلگەن. باشقا دۆلەتلەر ئەۋەتكەن، ئالدىنئالا ئەۋەتكەن سوئاللارغا قارىساق مۇنداق يوق. دېمەك، يەنىلا ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە ئىككى دۆلەت پۈتۈن دۇنيا بويىچە ب د ت دا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى، ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ئەڭ قوغدايدىغان دۆلەتلەرنىڭ بىرسى. شۇنىڭغا مەنچە بۇ بېسىم ياخشى، ئەمما يەنىلا باشقا دۆلەتلەردىمۇ مۇشۇ ئوخشاش شەكىلدە بېسىمنى كۆرۈشىمىز لازىم.
كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ ئانتونى بلىنكېنگە يازغان خېتىدە يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزى قول قويغان خەلقئارا ئەھدىنامىلەرگە قايتا قايتا خىلاپلىق قىلىۋاتقانلىقىنى، ئەگەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەسىرىنىڭ كېڭىيىشىگە يول قويۇلغان تەقدىردە خەتەرلىك ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن. خەتتە يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا پۇقرالىرى. تىبەتلەر ۋە خوڭكوڭلۇقلارغا تۇتۇۋاتقان مۇئامىلىسىنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىم ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ ئانتونى بلىنكېنگە يازغان خېتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى شۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى تەكىتلەپ لاگېرلاردىكى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك كامپلىرىدىكى ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ تېخىچە زۇلۇمدا ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭدىن باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنى كۆرسىتىدىغان بىناكارلىق، مېمارىي بىنالىرىنىڭ ياكى مەسچىتلىرىنىڭ، ھەتتا ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ يوق قىلىنىۋاتقانلىقىنى ۋە بۇنىڭغا قارشى قاراپ ئولتۇرماسلىقىمىز كېرەكلىكىنى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئېنىق مەيدانىنى بىلدۈرۈش كېرەكلىكىنى ئېيتىپتۇ. ئەمدى. ھازىرغىچە بىر مىليوندەك ئۇيغۇرلارنىڭكى لاگېرلاردا تۇتۇلۇپ تۇرغىنىنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان بىر ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى ئېيتىپتۇ. ئەمدى شۇنچە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشىلىق جىنايەتنى قىپ تۇرۇپ، يەنىلام خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارادىن ھۆرمەت كۈتۈپ تۇرۇۋاتىدۇ، بىز بۇنى قوبۇل قىلالمايمىز، خىتاي ھۆكۈمىتىنى چوقۇم سوراققا تارتىش كېرەك، ھېساب سورىشىمىز كېرەك دېگەن مەنادا بىر خەت يېزىلىپتۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا non-governmental organization مۇشۇنداق تەشكىلاتلارغا ئىنسان ھوقۇقىنى قوغدايدىغان تەشكىلاتلارغا خەت يېزىپ خىتاينى سوراققا تارتىش كېرەكلىكىنى بېسىم قىپ تۇرمىساق بىزنىڭ داۋايىمىز تېخىمۇ ئاستىلاپ كېتىدۇ دەپ ئويلايمەن شۇڭا بىزمۇ ئۆزىمىزگە چۈشكەن مەجبۇرىيىتىمىزنى مەسئۇلىيىتىمىزنى بىلىپ شۇنىڭغا قارىتا تەشۋىقاتىمىزغا داۋام قىلىشىمىز كېرەك ئانتونى بلىنكېنگە يېزىلغان خەتتە ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ئادالەت سابىت خانىمنىڭ يولدىشى ئابلىمىت ئابلىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پاسپورتنى يىغىۋېلىش سىياسىتىنىڭ قۇربانلىرىدىن بىرى بولۇپ ئۇ ئالتە يىلدىن بېرى ئامېرىكا پۇقراسى بولغان ئايالى ۋە قىزى بىلەن جەم بولۇشنى كۈتمەكتە ئادالەت سابىت خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى ماركو روبىيو ئەپەندىمنىڭ ئېلىمىزدىكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلگەنلىكىگە شۇ قاتاردا ئائىلە ئەزالىرىدىن مەجبۇرىي ئايرىۋېتىش سىياسىتىنىڭ قۇربانلىرىدىن بولغان مېنىڭ ئىسمىمنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىش ۋە خىتاينىڭ مەن ۋە ماڭا ئوخشاش نۇرغۇنلىغان ئائىلە تاۋابىئاتلىرىدىن ئايرىلىپ ياشاۋاتقان جەم بولالمايۋاتقان ئۇيغۇر ئائىلىلىرى ئۈچۈن تېخىمۇ بىر بالداق ئۈمىد ئاتا قىلغانلىقىغا مەن بۇ يەردە تەكرار تەكرار رەھمەت ئېيتىمەن ھە شۇ قاتاردا قىزىمغا ئوخشاش ئاتا ئانىسىدىن ئايرىلىپ ياشاۋاتقان نارسىدە بالىلارنىڭ پاتراق ئائىلىسى بىلەن جەم بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئايلان توغرۇلۇق ئۇدۇل ۋە ۋاسىتىلىك يوللار ئارقىلىق بىزگە تەھدىت قورقۇتۇش سېلىۋاتقان بۇ مەزگىلدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ قىزىم ۋە مېنىڭ ھەق ھوقۇق تەرەپدارىدا تۇرغانلىقىدىن بىزنىڭ يالغۇز ئەمەس ئىكەنلىكىمىزنى ئەسكەرتتى مۇشۇ سەۋەبتىن بۇ ئالتە يىل جەريانىدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بارلىق پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ماڭا يېقىندىن ياردەم بولۇپ كەلگەنلىكىگە كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن

ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئون يەتتىنچى يانۋار كۈنى ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە ئورۇنلاشتۇرۇۋاتقان كوللېكتىپ ساياھەت تۈرلىرى ھەققىدە مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلدى. ئىرقىي قىرغىنچىلىق ساياھىتى دەپ ئاتالغان بۇ دوكلاتتا بۇ ساياھەت تۈرلىرىنىڭ قانداق بىر مەقسەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىپ بېرىلگەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئاڭلايسىزلەر.
ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى يېقىندا فرانسىيە، گېرمانىيە، ئىتالىيە، ئىسپانىيە، شىۋېتسارىيە ۋە گوللاندىيە قاتارلىق ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى ئاز دېگەندە ئون سەككىز ساياھەت شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەت تەشكىللەۋاتقانلىقىنى بايقىغان. ئۇلارنىڭ تەكشۈرۈشىچە، بۇ شىركەتلەر ساياھەتچىلەرنى قەشقەر، تۇرپان ۋە ئۈرۈمچىگە ئېلىپ بارىدىكەن. شىركەتلەر كەم دېگەندە بۇ ئۈچ ئورۇننىڭ چوقۇم بىرىنى زىيارەت قىلىدىكەن. دوكلاتنى تەييارلىغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇش تەتقىقات ئىشخانىسى دىرېكتورى ھېنرى شاجېۋىسكىينىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇيغۇر ئېلىگە ئوخشاش قاتتىق قامال ئاستىدىكى رايونغا كوللېكتىپ ساياھەتچىلەرنىڭ كېلىشىگە رۇخسەت قىلىنىشى قىزىقارلىق كۆرۈنسىمۇ بۇ ساياھەت شىركەتلىرى بىلەن كەلگەن ساياھەتچىلەرمۇ بەرىبىر خىتاي ھۆكۈمىتى سىزىپ بەرگەن سىزىقتىن چىقالمايدىكەن

كۆرگىنىڭىزدەك ئۇلار ھازىرغىچە ئۆزىگە دوستانە دەپ قارىغان نۇرغۇن دۆلەتنىڭ دىپلوماتلىرىنى، مۇخبىرلىرىنى زىيارەتكە ئورۇنلاشتۇردى. ئاندىن قالسا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش خۇسۇسىي ساياھەت شىركەتلىرى ئارقىلىق بولۇۋاتقان ساياھەتلەر. ئەمدى خىتاي ھۆكۈمىتى قانداق بولۇپ خۇسۇسىي ساياھەت شىركەتلىرى ئورۇنلاشتۇرغان ساياھەتلەرگە رۇخسەت بېرىدۇ دېگەن مەسىلىگە كەلسەك، ياۋروپادىكى ساياھەت شىركەتلىرى بىلەن بارغان ساياھەتچىلەرمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تەييارلىغان ساياھەت ئورۇنلىرىنى زىيارەت قىلىدۇ. مەسىلەن، بىر شىركەتنىڭ ئېلانىدىكى زىيارەت ئورۇنلىرىنىڭ بىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېي ئىكەن. بۇ مۇزېيغا بارغان ساياھەتچى خىتاي ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان تارىخنى ئاڭلايدۇ. ساياھەتچىلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايون ھەققىدە ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان ھېكايىسىدىن قۇتۇلۇشى مۇمكىن ئەمەس. قىسقىسى، سىز ئۇيغۇر ئېلىگە خۇسۇسىي ساياھەت شىركەتلىرى بىلەن بارسىڭىزمۇ، بەرىبىر ھۆكۈمەتنىڭ سىز ئۈچۈن تەييارلىغان نۇسخىسىنى كۆرۈپ كېلىسىز.

ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقان جايلار بولغاچقا بۇ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەت ئورۇنلاشتۇرۇشى مۇناسىۋەتلىك كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچەملىرىگە خىلاپ ئىكەن ھېنرى شاجېۋىسكىينىڭ دېيىشىچە بۇ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەت ئورۇنلاشتۇرۇشى ئەخلاقىي جەھەتتىنمۇ خاتا ئىكەن.
ساياھەت شىركەتلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەت تەشكىللەش ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن پايدا ئېلىۋاتىدۇ. بۇ شىركەتلەرگە سورىسىڭىز ئۇلار، بىزنىڭ ساياھەتلىرىمىز دائىم بولمايدۇ، كوۋىدتىن بېرى بولۇپ باقمىدى دېگەن باھانىلەرنى كۆرسىتىدۇ. ئەمما ئۇنىڭ تور بەتتە مەۋجۇت بولۇشىنىڭ ئۆزىلا بۇ مەنپەئەت زەنجىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئىككىنچى مەسىلە، بۇ ساياھەتلەردە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاجايىپلاشتۇرۇلۇشى مېنى بىئارام قىلدى. مەسىلەن، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە قىلىنىدىغان ساياھەت ھەققىدىكى ئېلانلىرىدا، ئەگەر ئۆتمۈشكە سەپەر قىلىشنى خالىسىڭىز بۇ يەرگە بېرىڭ دېگەندەك سۆزلەرنىڭ يەر ئالغانلىقىنى كۆرىسىز. جۈملىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىنىڭ رومانتىكلاشتۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى بايقايسىز. ئەلۋەتتە، بۇ ھەرگىزمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي پورترېتى ئەمەس. خىتاي ھۆكۈمىتى مانا مۇشۇنداق نەرسىلەرنى كۆرسىتىپ ساياھەتچىلەرگە، مانا بىز مۇشۇنداق ئۆتمۈشتە قالغان ئادەملەرنى مەدەنىيلەشتۈرۈۋاتىمىز دەيدىغان ئىدىيەنى سىڭدۈرىدۇ.
دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، گوللاندىيەدىكى ساياھەت شىركىتىنىڭ ئېلانلىرىنىڭ بىرىدە قەشقەردىكى ئەسلى مەۋجۇت بولغان قەدىمىي شەھەر رەستىلىرى چېقىلىپ ئاھالىلەر تارقاقلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن خۇددى دىزنى باغچىلىرىنى ئەسلىتىدىغان پاسوندا سۈنئىي قىلىپ ياساپ قويۇلغان ئاتالمىش قەدىمىي شەھەر رايونى ئۆزگەرتىلىپ تېخىمۇ ياخشى قىلىۋېتىلگەن دېگەن مەدھىيە سۆزلىرى بىلەن تىلغا ئېلىنغانىكەن شۇڭا ھېنرى شاجېۋىسكىي ياۋروپادىكى ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ مۇشۇ خىلدىكى خىتاي ياساپ چىققان تارىخىي ئورۇنلارنى ھېكايىلەرنى تەشۋىق قىلىشتىن ۋە ئۇ يەرلەرگە بېرىشنى ئاسانلاشتۇرۇشتىن باشقا ئىشقا يارىمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى لاگېرلارغا زور كۆلەمدە ئادەم تۇتقۇن قىلغاندا بۇ ئورۇنلارنى كەسپىي ماھارەت بىلەن تەربىيەلەش ئورۇنلىرى، بىز بۇلارنى تەربىيەلەپ كەسىپ ئىگىسى قىلىۋاتىمىز، دېگەننى تەشۋىق قىلغانىدى. ھەمدە بۇ ساياھەتلەر ئارقىلىق دۇنياغا، قاراڭلار، بىز بۇ رايوننى ئۆزگەرتتۇق، ئۇنى بىخەتەر جايغا ئايلاندۇردۇق، بىزنىڭ بۇ تېررورچىلارنى بىر تەرەپ قىلىش ئۇسۇلىمىزنى سىلەرمۇ ئۆگىنىشىڭلار كېرەك، دەۋاتىدۇ. شۇڭا بۇ ساياھەت شىركەتلىرى ھەممىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى چۈشىنىشى ۋە ئۇنى دەرھال ئاياغلاشتۇرۇشى كېرەك. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا ئېلان قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ساياھىتى ناملىق دوكلاتىنىڭ بىرىنچى قىسمىدا ئامېرىكا كانادا ئەنگلىيە ئاۋسترالىيە ۋە يېڭى زېلاندىيىدىكى جەمئىي يەتتە ساياھەت شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ساياھەتلىرى ھەققىدە توختالغانىدى ئۇنىڭدا دېيىلىشىچە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دوكلاتىدىن كېيىن بۇ يەتتە ساياھەت شىركىتى ئىچىدىكى گوۋېي ترېۋېل ۋە ئىنترېپىد ترېۋېل شىركەتلىرى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە ئورۇنلاشتۇرغان ساياھەت ئېلانلىرىنى ئۆچۈرۈۋەتكەن بىراق قالغان بەش شىركەت بولسا يەنە ئوخشاش داۋام قىلغان بىز بەش شىركەت ئىچىدىكى ئەبېركوم كېنت ۋايلد فرونتىيېرز ۋە بەمبۇ ترېۋېل قاتارلىق شىركەتلەرگە خەت يېزىپ ئۇلاردىن بۇنىڭ سەۋەبىنى سۈرۈشتۈرۈپ باققان بولساقمۇ بىر نەتىجە ئالالمىدۇق

مەلۇم بولۇشىچە، يېڭى زورۇكلۇقلار گېزىتى ئون سەككىزىنچى يانۋار كۈنىدىكى سانىدا شۇ قېتىملىق زىيارەت خاتىرىسىنى ئېلان قىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنياغا شىنجاڭدا ھەممە ئىشنىڭ نورماللىقىنى كەڭ تەشۋىق قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، يېڭى زورۇكلۇقلار گېزىتى رايوندا نورماللاشقاننىڭ ھېچقانداق شەپىسى يوقلۇقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.
خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە ساياھەت ئەۋزەللىكىنى كۆز-كۆز قىلىپ، دۇنياغا ھەممە ئىش نورمال دەپ تەشۋىق قىلىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ۋەزىيىتىدە زادى قانداق بىر ئۆزگىرىشنىڭ ۋۇجۇدقا كەلگەنلىكىنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرۈش، شۇنداقلا خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرىنىڭ راستتىنلا تاقالغان، تاقالمىغانلىقىنى بىلىش بەزى غەرب ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ جىددىي قىزىقىشىغا ئايلانماقتا. شىۋېتسارىيەدە نەشىردىن چىقىدىغان يېڭى سۈرۈكلۈكلەر گېزىتى شۇلاردىن بىرى. ھالبۇكى، يېقىندا ئۇيغۇر دىيارىدا زىيارەتتە بولغان يېڭى سۈرۈكلۈكلەر گېزىتىنىڭ مۇخبىرلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئون سەككىزىنچى يانۋار ئېلان قىلغان ماقالىسىدا ئاتالمىش نورماللاشقان شىنجاڭنى كۆرگەنلىكىنى ئىپادە قىلمىغان. ئەكسىچە مۇخبىرلار شىنجاڭدىكى قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرى، نورماللاشقانلىقنىڭ شەپىسى يوق ناملىق بۇ ماقالىسىنى خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدا ھەممە ئىشلارنىڭ ياخشىلىنىپ كەتكەنلىكىنى تەكىتلەۋاتىدۇ. راست شۇنداقمۇ؟ نەق مەيداندا تەتقىق قىلىپ كۆرەيلى دېگەن كىرىش سۆز بىلەن باشلىغان. ئۇلار خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىدا داۋراڭ سېلىۋاتقاندەك، ئۇيغۇر دىيارىدا ھەممە ئىشنىڭ نورماللاشقانلىقىنىڭ يالغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. نەق مەيدان تەتقىقاتى دەپ ئاتالغان بۇ ماقالىدا بايان قىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى نويابىر ئايلىرىدا يېڭى سۈرۈكلۈكلەر گېزىتىنىڭ بىر بۆلۈك مۇخبىرلىرى ئۇيغۇر دىيارىغا زىيارەتكە بارغان. ئۇلار غۇلجىدىكى چۆلدەرەپ قالغان بىر لاگېرنى ۋە ئۈرۈمچىنىڭ جەنۇبىدىن ئىككى يۈز كىلومېتىر يىراقلىقتىكى شوپۇرلۇق كۇرسىغا ئايلاندۇرۇپ قويۇلغان يەنە بىر لاگېرنى يىراقتىن كۆرگەن. بىراق، بۇ لاگېرلارنى نازارەت قىلىۋاتقان نە ساقچىلار، نە قاراۋۇللار ياكى تۇتقۇنلاردىن كۆرمىگەن. گويا بۇ لاگېرلار ئەزەلدىن ئىشلىتىلىپ باقمىغاندەك ۋەيرانە بىر قىياپەتلەر كۆزلىرىگە چېلىققان. ئۇلار بۇ مەنزىرىنى كۆرۈپ، لاگېرلار راستلا تاقالغانمىدۇ دېگەن ئويغىمۇ كېلىپ قالغان. ھالبۇكى، ئۇلار ئىزدىنىپ يۈرۈپ، داۋانچىڭدىكى ئۈستىگە سىم توساقلىرى ئورنىتىلغان ئېگىز ئاق تام بىلەن قورشالغان، قاراۋۇلخانىلىرىدا كۆزەتچى ئەسكەرلەر مىدىراپ يۈرگەن يەنە بىر لاگېرنىمۇ كۆرگەن. كوچىدا ئۇچرىغان ئۇيغۇرلار مۇخبىرلارنىڭ بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىنى سۈكۈت ئارقىلىق جاۋابسىز قالدۇرغان. بىر كاۋاپچى ئۇيغۇر ئۇ جاي ھازىر تۈرمە دەپ جاۋاب بەرگەن. يەنى بۇ جاۋابى ئارقىلىق يىللاردىن بۇيان قانچە ئون مىڭ ئىنساننىڭ قامالغانلىقى پەرەز قىلىنىپ كەلگەن داۋانچىڭدىكى چوڭ لاگېرنىڭ ھازىر تۈرمىگە ئۆزگەرتىلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ماقالىدە تەسۋىرلىشىچە، مۇخبىرلار كوچىدا ئۇچراتقان كۆپلىگەن ئۇيغۇرلارنى لاگېرلار ھەققىدە زىيارەت قىلىشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ، خىتاي تەھدىتىدىن يۈرەكلىرى لەختە بولغان ۋە قورقۇپ كەتكەن بۇ كىشىلەر ئۆزىنى قاچۇرغان. بىراق، جاۋاب بېرىدىغان ئىنسانلارمۇ چىققان. جاۋاب بەرگەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ سۆزى ئوخشاشلا، ھازىر لاگېرلار مەۋجۇت ئەمەس. ئۇلار نورمال تۈرمە، دېگەن. بۇ خىل ئوخشاش جاۋابلاردىن گۇمانلانغان مۇخبىرلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا چەت ئەللىكلەر سورىسا مۇشۇنداق دەيسەن دەپ بۇيرۇق چۈشۈرگەن بولۇشى مۇمكىنلىكىنى پەرەز قىلغان. گوللاندىيىدىكى لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ ھەقتە توختالغاندا، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ يېقىندىن بۇيان شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا لاگېرلىرى ۋە بۇ لاگېرلارغا قامالغان ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئېغىر زۇلۇملارنى داۋاملىق يوشۇرۇش ئۈچۈن خەلقئاراغا، ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلىۋاتقان ھەمدە ساياھەت ئەۋزەللىكى يۇقىرى بولغان گۈزەل شىنجاڭ تەشۋىقاتىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قانات يايدۇرۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى.
خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئىقتىساد تەرەققىيات ۋە ساياھەت ئەۋزەللىكىنى كۆز-كۆز قىلدۇرۇپ، پۈتۈن دۇنياغا ئاتالمىش شىنجاڭدا ھەممە ئىشلار نورمال دەپ تەشۋىقاتلارنى كۈچەپ ئېلىپ بېرىشتىكى مەقسىتى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان شۇ ئۇيغۇرىستاندىكى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ كەڭ كۆلەمدە قۇرغان كامپا لاگېرلاردا قىرىلىۋاتقان، دەپسەندە بولۇۋاتقان شۇ ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان خەلقىمىزنىڭ ئۇچراۋاتقان زۇلۇملىرىنى، دەپسەندىچىلىكلىرىنى يېپىش، يوشۇرۇش ئۈچۈن مۇشۇ تەشۋىقاتنى كۈچەپ ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. يېڭى سيۇرىخلىقلار گېزىتىنىڭ مۇخبىرلىرىنىڭ بايانلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۇلار ئۇيغۇر دىيارىدا لاگېرلارنى ياكى لاگېرلاردىن قويۇپ بېرىلگەن سابىق تۇتقۇنلارنى ۋە ياكى مەجبۇرىي ئەمگەك زاۋۇتلىرىنى زىيارەت قىلىش مەقسىتىگە يېتەلمىگەن. ئۇلار قازاقىستاندا زىيارەتلەردە بولۇپ، ئالمىتادىكى بىر بۆلەك قازاق لاگېر شاھىتلىرى ھەم ئۇلارنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلەن سۆھبەتلەر ئېلىپ بارغان. مۇخبىرلار قازاقىستاندىكى سۆھبەت ئەسناسىدا قولىدا ئىماملىق كىنىشكىسى بولغان ئەللىك ئىككى ياشلىق تۇرسۇن ساۋۇتنىڭ ئاممىۋى تەرتىپنى بۇزغان دېگەن جىنايەت بىلەن ئون ئۈچ يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكى، خىتاي ئۆزى بەرگەن كىنىشكىنىڭمۇ ئۇنى قۇتقۇزۇپ قالالمىغانلىقى. ھازىر قازاقىستاندا ياشاۋاتقان ئاتمىش توققۇز ياشلىق خالىدە ئاتخاننىڭ ئوتتۇز توققۇز، قىرىق ئىككى ۋە قىرىق تۆت ياشلىق ئۈچ ئوغلىنىڭ ناماز ئوقۇغان گۇناھى ئۈچۈن ئون يىللىق، يىگىرمە ئىككى يىللىق ۋە يىگىرمە بەش يىللىق قاماق جازالىرىغا مەھكۇم بولغانلىقىغا ئوخشاش تالايلىغان پاكىتلارنى كۆرگەن. ئۇلار ماقالىسىدا خالىدە ئاتخان ئانىنىڭ، شۇ ئوغۇللىرىمنىڭ چىرايىنى بىر قېتىم كۆرۈۋېلىپ ئۆلۈپ كەتسەم، ئارمىنىم يوق ئىدى، دەپ يىغلاپ كەتكەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ، بۇنىڭغا ئوخشاش خىتاينىڭ جىنايى قىلمىشلىرىغا دائىر دەلىللەرنى قازاقىستاندىن كۆپلەپ تاپالايدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن. بۇ رېئاللىقلار ئۇلارنى خىتاينىڭ شىنجاڭدا ھەممە ئىش نورمال دېگەن سەپسەتىلىرىنى تامامەن رەت قىلىش ئىمكانىيەتلىرى بىلەن تەمىنلىگەن.

تاجاۋۇزچى خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزىنىڭكى ئىقتىسادىي تەرەققىياتى ۋە ساياھەت ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، چەت ئەلدە ياشاۋاتقانلارنى شەرقىي تۈركىستانغا بېرىپ ساياھەت قىلىشكە، بولۇپمۇ مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى خەلقىمىزنىڭ ئىچىدىكى مۇشۇ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەگە سادىق بولغانلارنىڭكى ئۇرۇق- تۇغقانلىرىنى چەت ئەلگە چىقىرىش ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستاندا ھەممە ئىشلارنىڭكى نورماللىقىنى پۈتۈن دۇنياغا بىلدۈرمەكچى. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ ھەممىسى بىر يالغان تەشۋىقات. ھازىرغىچىلىك خىتاي ھاكىمىيىتى شەرقىي تۈركىستاندا لاگېرلار ئەزەلدىن مەۋجۇت ئەمەس دېگەندە چىڭ تۇرۇۋېلىۋاتىدۇ. مانا مۇشۇنداق تەشۋىقاتلار، يالغان تەشۋىقاتلار ئارقىلىق.
ماقالىدا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى ئائىلە قۇرۇلمىسىنى ۋەيران قىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى ياتاقلىق مەكتەپلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەپ ئاپىرىپ، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ-ئادىتىدىن ئايرىپ تاشلاۋاتقانلىقىمۇ بايان قىلىنغان. ماقالىدا يەنە جازا لاگېرلىرىدىكى قىيىن-قىستاقلار، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ۋەيران قىلىنىشى، مەسچىتلەرنىڭ چېقىلىشى قاتارلىق ئەمەلىي مەزمۇنلارغىمۇ ئورۇن بېرىلگەن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! يېڭى سيۇرىخلىقلار گېزىتى ئېلان قىلغان شىنجاڭدىكى قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرى، نورماللاشقانلىقنىڭ شەپىسى يوق ناملىق ماقالىنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
خىتاي تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان قەشقەر شەھىرى خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىنىڭ خىتايدا نەق مەيداندا تارقىتىلىدىغان تۆت شەھەرنىڭ بىرى بولۇپ تاللانغان. خىتاي تاراتقۇلىرىدا يەنە بۇ قەشقەر شەھىرىنىڭ تۇنجى قېتىم بۇنداق پروگراممىغا تاللىنىشى ئىكەنلىكى ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن. ئۇنداقتا قەشقەر شەھىرىنىڭ خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ چاغانلىق پروگراممىسى بىۋاسىتە بېرىلىدىغان تۆت شەھەرنىڭ بىرى قىلىپ تاللىنىشىغا قانداق مەقسەت ۋە مۇددىئالار يوشۇرۇنغان؟ دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدا بولسۇن. ماقالىدىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. بۇ يىل تۆتىنچى يانۋار كۈنى خىتاي خەۋەر تورى تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق چوڭ كىچىك تور بەتلىرىنىڭ ھەممىسىدە دېگۈدەك خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىنىڭ بىرلا ۋاقىتتا تۆت شەھەردە نەق مەيداندىن تارقىتىلىدىغانلىقى ئېلان قىلىنغان بۇ تۆت شەھەر خىتاينىڭ بېيجىڭ شېنياڭ چاڭشا قاتارلىق شەھەرلىرىدىن باشقا يەنە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر شەھىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن

قەشقەر شەھىرىنىڭ چاغان كېچىلىكىنىڭ ساھىبخانلىقىغا تاللىنىشىدىكى سەۋەب، قەشقەرنىڭ غەرب دۇنياسىغا ئېچىۋېتىلگەن كۆزنەكلىك رولىنى ئۆتەشتىن باشقا يەنە ساياھەتچىلىك مۇھىم تۈگۈنى ۋە ئەركىن سودا رايونى بولغانلىقىدا ئىكەن. خىتاي تاراتقۇلىرى قەشقەرنى سەككىز دۆلەتنى تۇتاشتۇرىدىغان بەش ئېغىز ۋە ياۋروپا ئاسىيا قىتئەسىنى تۇتاشتۇرىدىغان بىر يولغا جايلىشىشتەك جۇغراپىيەلىك ئەۋزەللىككە ئىگە ئالتۇن قانال دەپ تەرىپلىگەن.

يەنە بىر تەرەپتىن ئاسىيا ئافرىقا ۋە ياۋروپا قىتئەلىرى بىلەن قۇرۇقلۇق ئالاقىسى ئورنىتىشتىكى مۇھىم ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئالىدۇ بۇ ۋەزىيەت ياۋرو ئاسىيا چوڭ قۇرۇقلۇقىدا يېڭى بازارلارنىڭ ئېچىلىشى ئۈچۈن زور ئەھمىيەتكە ئىگە خىتاي مەتبۇئاتلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ساياھەتچىلىك جەھەتتە قەشقەرنى كۈچلۈك ساياھەت ئىقتىسادىي رايونىغا ئايلاندۇرۇش شوئارى ئاستىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بۇ جايغا كەلگەن ساياھەتچىلەرنىڭ سانى سەككىز مىليون يەتتە يۈز قىرىق توققۇز مىڭغا يەتكەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى نويابىردا قەشقەر ئەركىن سودا سىناق رايونى قىلىپ بېكىتىلگەندىن كېيىن، يىل ئاخىرىغىچە بولغان قىسقىغىنە ۋاقىت ئىچىدە تاشقى سودا ئوبوروت سوممىسى يەتمىش بەش مىليارد يۈەندىن ئاشقان. ئۇنداقتا خىتاينىڭ قەشقەرنىڭ تەرەققىياتىنى پەش قىلىپ، قەشقەرنى سەنئەت كېچىلىكى ئۇيۇشتۇرىدىغان نۇقتا قىلىپ بېكىتىشى تاشقى دۇنياغا قانداق سىگنال بېرىدۇ؟ ئۇيغۇر دىيارىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر قازاق قاتارلىق يەرلىك مىللەتلەرگە نىسبەتەن نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ پۈتۈن دۇنياغا نەق مەيداندىن تارقىتىلىدىغان خىتايلارنىڭ كۆرۈش نىسبىتى ئىنتايىن يۇقىرى بولغان چاغان سەنئەت كېچىلىكىنىڭ قەشقەردە ئۆتكۈزۈلۈشىنى قارار قىلىشى تاسادىپىي بولغان ئىش ئەمەس خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ھە دەپ قەشقەرنى نىشان قىلغان تۈرلۈك ئىقتىساد، سودا ۋە ساياھەتچىلىكنى راۋاجلاندۇرۇش تەشۋىقاتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قەشقەردىن ئىبارەت قەدىمىي ئۇيغۇر يۇرتىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ۋە بۇ جايدىكى ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت سىياسىي غەرىزىنى ئاشكارىلاپ تۇرىدۇ. ئالدى بىلەن سۆزنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكى مەيدانغا كەلگەن ئوتتۇز نەچچە يىلدىن بۇيان بۇ پائالىيەتنى ئەڭ ئۈنۈملۈك سىياسىي تەشۋىقات قورالى سۈپىتىدە پايدىلىنىپ كەلگەنلىكىدىن باشلاشقا توغرا كېلىدۇ. خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلىدىغان چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئۈچىنچى يىلدىن باشلاپ يولغا قويۇلغان بولۇپ، كۆڭۈل ئېچىش پروگراممىسى دېگەندىن كۆرە، سىياسىي رەسمىيەت تۈسىنى ئالغان ھاكىمىيەت قورالى دەپ ئاتاش تېخىمۇ مۇۋاپىق كېلەتتى. بۇ پروگرامما خىتاينىڭ ئاكتۇئال دۆلەت سىياسەتلىرىنىڭ سەھنە يۈزىدە ئەكس ئەتتۈرۈلۈشى بولۇپ، ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئاشكارا ھالدا ئۇلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى كەمسىتىش ۋە مەجبۇرىي ھالدا خىتاي كىملىكىنى تېڭىشتا ياردەمچى رولىنى ئۆتەپ كەلگەن. بۇنىڭ ئەڭ تىپىك مىسالى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئالتىنچى يىللىق چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىدە خىتاي كومېدىيە ئارتىسى چېن پېيسى ئورۇنلىغان كاۋاپ ناملىق ئېپىزود ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ پاسسىپ خاراكتېردە سۇيىئىستېمال قىلىنىشىغا پاكىت بولالايدىغان ئەڭ ياخشى بىر ئۆرنەك. مەزكۇر ئېپىزودتا ئۇيغۇرلارنىڭ ئوبرازى تۆۋەن دەرىجىلىك سىنىپقا مەنسۇپ، مەدەنىيەت سەۋىيەسى تۆۋەن، ئۆرپ-ئادەت ۋە مەدەنىيىتى غەلىتە، خاراكتېر جەھەتتە كۆز بويامچى ۋە ئالدامچى قىلىپ يارىتىلغان. قىسقىغىنە ئېپىزودتا ئۇيغۇرلارنىڭ يېمەك-ئىچمەك مەدەنىيىتى، تىل-يېزىقى، ناخشا-ئۇسسۇلى، كىيىم-كېچەكلىرى، سالاملىشىش ئادەتلىرى، ھەتتا ئىسمى، ۋە چىراي شەكلىمۇ ئېغىر مەسخىرىگە ئۇچرىغان بىر كۆرۈنۈش مەيدانغا ئېلىپ چىقىلغان. شۇنىڭدىن ئېتىبارەن خىتاي جەمئىيىتىدە ئۇيغۇرلارنى كاۋاپچى، شىنجاڭرېن، يەنى شىنجاڭلىق، ياكى ئالىي بابا تاغا دەپ ئاتايدىغان، ئۇلارنى مەسخىرە ئوبيېكتىغا ئايلاندۇرىدىغان ئەھۋاللار نورمال ھادىسىگە ئايلانغان. شۇنىڭدىن كېيىن ئىچكىرى خىتايدا ھەرقانداق بىر ئۇيغۇرنىڭ خىتايلار تەرىپىدىن ئاشكارا ھالدا ياڭروچۈەر،

قارشىلىقىنى ئىپادىلەشكە ئامالسىز ئىدى. ئېپىزودنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى مىليونلىغان خىتاي تاماشىبىن پۇقرالىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى سەلبىي تونۇش ۋە چۈشەنچىنىڭ شەكىللىنىشىگە سەۋەب بولغان، شۇنداقلا ئۇيغۇرلار بىلەن خىتاي پۇقرالىرى ئوتتۇرىسىدىكى بۇرۇندىن بار بولغان چېگرانى تېخىمۇ روشەنلەشتۈرگەن دەپ ئېيتالايمىز. بۇ ھەقتە تىبەت يازغۇچى سېرىڭ ۋويزېرنىڭ ئۆز بلوگىدا ئېلان قىلغان يازمىسى يۇقىرىقى كۆز قاراشنى تەستىقلايدۇ. تسېرىڭ ۋويسېر ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ كېلىپ چىقىش سەۋەبىنى مۇلاھىزە قىلغاندا، مەزكۇر ئېپىزودنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ سەۋر قاچىسىنى توشتۇرغانلىقىدىن ئايرىپ قاراشقا بولمايدۇ، دەپ كۆرسەتكەن. بۇ ئېپىزود تارقىتىلغىنىغا گەرچە ئوتتۇز يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ، لېكىن بۇ بۈگۈنكى كۈندىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەمسىتىش سىياسىتىنىڭ چوڭقۇر تارىخىي يىلتىزىنى كۆرسىتىپ بېرەلەيدۇ. ئاۋسترالىيەلىك تارىخچى كولىن مەككارراس ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلى يېزىلغان جۇڭگودىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ خەلق ناخشىلىرى ۋە ئۇسسۇللىرى، سىياسەت، ئەنئەنە ۋە كەسىپلىشىش تېمىسىدىكى ئىلمىي ماقالىسىدە خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قەلبىدە شەكىللەنگەن ئۇيغۇرلار ناخشا ئۇسسۇلغا ماھىر خەلق دەيدىغان قېلىپلاشقان ئوبرازنىڭ يارىتىلىشىنىڭ ئەمەلىيەتتە خىتاي دۆلەت ئاپپاراتلىرى كونتروللۇقىدىكى ئاخبارات ۋە ئەدەبىياتنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. بۇندىن باشقا، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى ئوخشاش سەنئەت پىروگراممىسىدا تەڭرىتاغقا مۇھەببەت تېمىسىدىكى نومۇردا خىتايلار ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى كۈيلەنگەندىن باشقا يەنە ئۇيغۇرلارغا دىنىي ئاشقۇن، بۆلگۈنچى دېگەنگە ئوخشاش قالپاقلار كىيدۈرۈلۈپ، خىتاينىڭ ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ھەرىكەتلىرىمۇ كۈچەپ تەشۋىق قىلىنغانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ روزا ھېيت، قۇربان ھېيت ۋە نورۇز بايرىمىغا ئوخشاش بىر قىسىم ھېيت بايرام مۇراسىملىرىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن بۇ خىل كەڭ كۆلەمدىكى پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ باققىنى يوق. ئەكسىچە بۇ خىل بايراملارنى ئۆتكۈزۈش چەكلىمىگە ئۇچرىماقتا. ئەنە شۇ چاغان كېچىلىكى ئۆتكۈزۈلىدىغان قەشقەردە بولسا ئۇيغۇرلارنىڭ روزا تۇتۇشى، كوللېكتىپ ناماز ئوقۇشى ۋە مىللىي مەدەنىي مۇراسىملارنى ئۆتكۈزۈشى چەكلەنگەن. قەشقەرنىڭ ئۆزىدىلا مىڭلىغان ئۇيغۇر لاگېرلارغا سولانغان، قاماق جازالىرىغا ھۆكۈم قىلىنغان. قەشقەرنىڭ مىرزاھىد كېرىمىغا ئوخشاش يۈزلىگەن يازغۇچى شائىرلىرى، زىيالىيلىرى لاگېر تۈرمىلەرگە سولىنىپ، بەزىلىرى شۇ جايلاردا ھاياتىدىن ئايرىلغان. ئەمەلىيەتتە قەشقەر خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئەڭ ئېغىر بولغان رايون ئىدى. بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا قەشقەردە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق چاغان كېچىلىكىنى ئۆتكۈزۈشنىڭ ماھىيىتى مېدىيانىڭ مەجبۇرلاش كۈچى ئارقىلىق تاماشىبىنلارنى ئىدېئولوگىيە جەھەتتىن كونترول قىلىشتىن ئىبارەت خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلار بەختلىك ياشىماقتا دېگەن تەشۋىقاتنى بازارغا سېلىش ئىنسان ھەقلىرىنى قوغداش جەھەتتە خەلقئارا جامائەتنىڭ نەزىرىدىن چۈشكەن ئوبرازىنى يېڭىلاش ۋە خەلقئارانىڭ كۆزىنى بوياشنى مەقسەت قىلغان جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەلىرىگە ئاساسەن، بىر مىللەت ئۆزگىچە مەدەنىيەت ئامىللىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئېتنىك كىملىكىنى يارىتىدۇ ۋە باشقا مىللەتلەر بىلەن پەرقلىنىپ تۇرىدۇ. ئېتنىك مىللەتلەر ئورتاق تارىخ، ئورتاق تېررىتورىيە ۋە ئورتاق تىل، ئۆرپ ئادەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئورتاق كۈلتۈر ۋە ئورتاق دىنىي ئېتىقادقا ئىگە بولغان كىشىلەر توپىنى كۆرسىتىدۇ. جۈملىدىن، خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ئەنئەنىۋى بايرام ۋە ئۆرپ ئادەتلەرنى يوق قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي ئەنئەنىۋى بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلىماقتا. جۇڭخۇا ئورتاق كىملىكىنى زورلۇق بىلەن تاڭماقتا ۋە ئومۇملاشتۇرماقتا. مانا بۇلارنى خىتاي ھۆكۈمىتى تېلېۋىزىيە ۋاسىتىسى بىلەن ئۆز غەلىبىسى سۈپىتىدە دۇنياغا جاكارلىماقچى. يىللاردىن بۇيان بۇ خىل پائالىيەتنىڭ مەزمۇنى سىياسىي تەشۋىقات بىلەن بىرلىكتە خىتاي مىللىي ئەنئەنىسىنى گەۋدىلەندۈرگەن ئاساستا خىتاي مەدەنىيەت كىملىكى يارىتىش ئاساس قىلىنىپ كەلگەن مەسىلەن ئەجدىھا ۋارىسلىرى سەددىچىن سېپىلى دېگەنگە ئوخشاش خەن مىللىتى مىللىي سىمۋوللىرىنى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە خىتاي ئازادلىق ئارمىيەسىگە باغلاپ كەلمەكتە خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرى بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنى زىيارەت قىلغىنىدا ئۇلار قەشقەردە چاغان كېچىلىكى ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى ئاڭلاپ ناھايىتى ھاياجانلانغانلىقىنى بىلدۈرگەن ناھايىتى ئېنىقكى ئۇيغۇرلار خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ھېچقاچان ئەركىن پىكىر قىلالمايدۇ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئۇيغۇر ئەنئەنىسىدە بولمىغان بايرامنى تەبرىكلىگەندە ئۇيغۇر تىلى ياكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدىن سۆز ئېچىش مۇمكىن بولمايدىغان بۇ سەنئەت كېچىلىكىنى تەبرىكلىگەندە، ئۇلار قانداقمۇ چىن يۈرىكىدىن ھاياجانلىنالىسۇن؟ قەشقەردە ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان بۇ چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىدە مەزكۇر يۇرت تارىخىدا ئۆتكەن پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيىتىنىڭ، ئىسلام دۇنياسىنىڭ مەدەنىيەت نامايەندىلىرى دەپ ئېتىراپ قىلىنغان مەھمۇد كاشغەرى، يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋە باشقىلارنىڭ ئوبرازىغا ئورۇن بېرىلەمدۇ؟ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز تارىخىدا قەشقەرنى مەركەز قىلىپ قاراخانىيلار سۇلالىسىدەك ئۆز دۆلەتلىرىنى قۇرۇپ شانلىق مەدەنىيەت ياراتقانلىقى ئېتىبارغا ئېلىنامدۇ ئەلۋەتتە ئۇنداق ئەمەس ئەلۋەتتە خۇشال ئۇسسۇل ئويناپ بەختىيار ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنى كۆرسىتىپ ياسالما سەھنىلەرنى ۋە كۆرۈنۈشلەرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشى تەبىئىي ئەمما يۈز مىڭلىغان لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە سولىنىپ ئازاب چېكىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ نالە-پەريادلىرىنى كۆرسەتمەيدىغانلىقى ئېنىق. ھازىرغىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ۋە مەدەنىيىتى ئېڭىنى كۈچەيتىش شوئارى ئاستىدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى، ئۇيغۇر مىللىي تارىخى، بۈيۈك مەدەنىيەت نامايەندىلىرى ئىنكار قىلىندى، ياكى يوققا چىقىرىلدى. پەقەتلا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئىدىيەسى تەرغىب قىلىندى. ئۇيغۇرلار چاغان قاتارلىق خىتاي مىللىي بايراملىرىنى خىتايچە كىيىنىپ، خىتاي ئەنئەنىسى بويىچە ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلاندى. ۋاھالەنكى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مىللىي بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈشى، مىللىي ئەنئەنىلىرىنى راۋاجلاندۇرۇشنى تەرغىب قىلىشى چەكلەندى. مىڭ يىللاردىن بۇيان ئىسلامىي ئېتىقادىنى داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ جۈملىدىن قەشقەر ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنىڭ رامىزان ئۆتكۈزۈشى ۋە داغدۇغىلىق ھالدا ھېيت ئۆتكۈزۈشى، ئەركىن ئىبادەت قىلىشى چەكلەندى. كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، بۇ يىللىق چاغانلىق كېچىلىكنىڭ قەشقەردە ئۆتكۈزۈلۈشى ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن مىللىي كەمسىتىش ۋە ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ ئاياغ ئاستى قىلىنىشىدىن دېرەك بېرىدۇ. ماھىيەت جەھەتتىن ئالغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرگە